ສະບາຍດີທຸກຄົນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ຊ່ອງ ພວກເຮົາເວົ້າພາສາອັງກິດ ຊ່ອງນີ້ເຮັດຂຶ້ນມາສະເພາະເພື່ອຄົນລາວທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາອັງກິດໃໝ່ໆ ແລະ ຢາກເນັ້ນວ່າ ຮຽນພາສາອັງກິດແລ້ວ ຕ້ອງສາມາດ ເວົ້າພາສາອັງກິດໃຫ້ໄດ້ ຖ້າເປົ້າໝາຍນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກທ່ານກຳລັງນຳຫາ ຊ່ອງພວກເຮົາເວົ້າພາສາອັງກິດ ແມ່ນຊ່ອງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ ມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ ແຄນດີ້ໄດ້ມີໂອກາດລົມກັບນາງມີນາ ແຕ່ວ່າ ນາງແຄນດີ້ກໍບໍ່ທັນຮູ້ຊ້ຳວ່າ ນາງມີນາຫັ້ນມາຈາກທາງໃດ ແຄນດີ້ກໍເລີຍງວກໜ້າມາຫານາງມີນາ ຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງຂ້າງ ແລະ ທັກທາຍນາງມີນາໄປວ່າ ສະບາຍດີມີນາ
Hi Mina Hi Mina
ແລະ ນາງມີນາກໍຕອບກັບມາຄືນ ໂອ້ ສະບາຍດີແຄນດີ້
Oh, hi, Candy Oh, hi, Candy
ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຖາມວ່ານາງມີນາມາແຕ່ປະເທດໃດ ແຄນດີ້ກໍໄດ້ເວົ້າໄປວ່າ
ໂອ້ ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ໄດ້ເຈີກັບເຈົ້າອີກມື້ນີ້

ແລະ ແຄນດີ້ກໍໄດ້ເລີ່ມຖາມຄຳຖາມທີ່ລາວຄິດຢາກຖາມມາ ລາວເລີຍເວົ້າວ່າ ໂອ້ ອັນນັ້ນນາ ເຈົ້າມາຈາກປະເທດໃດເກາະ
By the way, where are you from? By the way, where are you from?

ແຄນດີກໍຕື່ນເຕັ້ນອີກວ່າ ໂອ້ ມາຈາກປະເທດອິນເດຍ ລາວເລີຍບອກໄປວ່າ
Wow India Wow India
ມີນາກໍຢາກຮູ້ຈັກຄືກັນວ່າ ນາງແຄນດີນີ້ ລາວມາຈາກປະເທດໃດ ນາງມີນາເລີຍຕອບໄປວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ບາດເຈົ້າເດ້ຊັ້ນນະ ເຈົ້າມາຈາກໃສ

Ah, I see. Ah, I see.
ຈົບໄປແລ້ວ ຕອນທີ 5 ຢ່າລືມໄປເຮັດບົດຝຶກຫັດທີ່ມີຢູ່ເວັບໄຊເດີ້ ບົດຝຶກຫັດມື້ນີ້ມີຊື່ວ່າ Mina's Hometown ແປວ່າ ບ້ານເກີດຂອງມີນາ ແລະ ກະຕິກາຂອງການເຮັດບົດຝຶກຫັດກໍຄື ຖ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ຄະແນນເຕັມ 10 ຫ້າມໄປຟັງຕອນຕໍ່ ໄປ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນເຕັມ 10 ກ່ອນ ຈຶ່ງເລີ່ມຟັງຕອນຕໍ່ໄປ ໂຊກດີທຸກໆຄົນ ຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຮັບຟັງຊ່ອງພວກເຮົາເວົ້າພາສາອັງກິດ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄຳແນະນຳ ຫຼືວ່າມີຄຳຖາມອັນໃດ

gmail.com ຂອບໃຈທີ່ຮັບຟັງ ຂ້າພະເຈົ້ານາງກ້ຽວປັນຍາ ແສງສຸລິວົງ ຈາກເມວເບີນ ອົດສະຕຣາລີ